SBS Radio ການຕັ້ງ Trust Fund ຂຶ້ນ ນີ້ຮູ້ບໍ່ວ່າແມ່ນຫຍັງ ຫຼືກ່ຽວກັບຫຍັງກັນແທ້ ແນ່ນອນມັນແມ່ນກ່ຽວກັບສຽງງໍ ຫຼືວ່າສຽງເງິນ ຖ້າຫາກທ່ານເຮັດວຽກເຮັດການຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ ເພື່ອຫາເງິນຄຳ ເພື່ອຈ່າຍ ຄ່າໜີ້ສິນການຊື້ບ້ານເຮືອນ ລົດລາ ເຄື່ອງເຮືອນເຄື່ອງຊານ ແລະ ຫຼື ຄ່ານັ້ນຄ່ານີ້ຕ່າງໆ ແລ້ວຍັງມີເງິນເຫຼືອຢູ່ ແມ່ນວ່າທ່ານອາດຈະພິຈາລະນາຕັ້ງ Trust Fund ອັນໃດອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ Trust Fund ແມ່ນກອງເງິນຂອງຄອບຄົວ ທີ່ມີຜົນ ໄດ້ຜົນດີຈາກສິດທິບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນດ້ານສ່ວຍສາອາກອນ Tax Trust Fund ຂອງຄອບຄົວສາມາດແຊກັບລູກເມຍຂອງເຮົາ ເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ໂດຍຄວາມຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນບາກບັ່ນ ທີ່ທ້ອນໄວ້ ກະທັ້ງທີ່ເຮົາຈາກໂລກ ນີ້ໄປແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ອີງຕາມຕົວເລກຕ່າງໆຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ຂອງ ATO ຄື Australian Tax Office ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ Trust Fund ປະມານ 900 ພັນອັນ ທີ່ເປັນ Trust Fund ທີ່ຄອບຄົວເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ແມ່ນມີເງິນມີຄຳໜ້ອຍກວ່າ 2 ລ້ານໂດລາ

ໂດຍນີ້ ຄົນຫຼາຍຄົນຈະມອງເບິ່ງກອງເງິນ Trust ເພື່ອການໃຊ້ສອຍຕາມໃຈຊອບ ແລະ Trust ຂອງຄອບຄົວ ແລະ ແນວຄິດທີ່ຈະສາມາດເອົາເງິນໃສ່ Trust Fund ນັ້ນ ແລະ ໃຊ້ມັນເພື່ອຄ້ຳຈູນລາຍໄດ້ຂອງລູກໆ ຫຼື ຫຼານເຫຼັນ ຫຼື ສະ ມາຊິກອື່ນໆຂອງຄອບຄົວ ມັນເປັນສິ່ງທົ່ວໄປທີ່ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນ ທີ່ຈະປະຢັດເງິນຄຳໄວ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າຢາກດູແລການສຶກສາຂັ້ນອຸດົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຂອງຫຼານເຫຼັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງເກັບເງິນເກັບຄຳໄວ້ຕ່າງຫາກຫຼາຍປານໃດ ເພື່ອຈະຕັ້ງ Trust Fund ຂຶ້ນໄດ້ ທ່ານຊອດຄິ ດວ່າເຮົາຕ້ອງມີເງິນຢ່າງໜ້ອຍ 500,000 ໂດລາ ເພື່ອວ່າມັນຈະໄດ້ຜົນດີ

ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າເຮົາບໍ່ຕັ້ງ Trust Fund ຂຶ້ນ ທີ່ເຮົາເອົາເງິນໃສ່ໄວ້ ແລ້ວເງິນນັ້ນຈະເສື່ອມຖືກກິນໄປ ຍ້ອນຄ່າການດູແລມັນ ຕາມປົກກະຕິ ໃນລັດຕ່າງໆໃນປະເທດ Australia Trust Fund ມີອາຍຸໝັ້ນຍືນເຖິງ 80 ປີ ຍົກເວັ້ນໃນລັດ South Australia

ເພື່ອໃຫ້ແນ່ວ່າຊັບສົມບັດຈະຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແມ່ນເຮົາຕ້ອງມີການຊີ້ແຈງອັນສະເພາະໄວ້ Living Irrevocable Trust ເປັນ trust ອັນໜຶ່ງທີ່ເຮົາສາມາດໂອນຊັບສົມບັດຂອງເຮົາໃສ່ໃນ trust fund ເມື່ອເຮົາຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລ້ວໃຫ້ຊັບສົ ມບັດນັ້ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມ trust ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ trust fund ນັ້ນ ຕາມຫຼັກການທີ່ຖືກບົ່ງວາງໄວ້

Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.